ອັບເດດໃໝ່ໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ລັດວິກຕໍເຣຍບັນຍັດຄືນໃໝ່ມາດຕະການຂັ້ນ 3 ໃຫ້ຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ Stage 3 Stay Home ເຂດຄຸ້ມຕ່າງໆຂອງນະຄອນແມລເບີນ ແລະ ເຂດປົກຄອງຂອງເມືອງ Mitchell Shire ຖືກຕ້ອງຫ້າມໂດຍມາດຕະກ ານນັ້ນຢູ່ ສຳລັບແຜນການການຕ້ອງຫ້າມໃຫ້ເບິ່ງ www.d hhs.vic.gov.au ຂີດທັບ Victoria ຂີດ Restriction ຂີດ Level ຂີດ Covid ຂີດ 19 ຄວາມຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບວິກຕໍເຣຍ ໃນຂໍ້ມູນນີ້ມີລາຍລະອຽດເປັນສອງພາກສ່ວນ 1. ລັອກດາວຢູ່ໃນເຂດຄຸ້ມຂອງແມລເບີນ 2. ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ອື່ນໆ ກວ່າເຂດການປົກຄອງຂອງ Mitchell Shire LGA ລັອກດາວເຂດຄຸ້ມແມລເບີນ ໜ້າກາກອະນາໄມ ບັດນີ້ຕ້ອງໃສ່ມັນຢູ່ນອກບ້ານນອກເຮືອນ ແລະ ໃນສະຖາ ນທີ່ທີ່ການຢູ່ຫ່າງກັນໃນດ້ານຮ່າງກາຍເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນເຂດຄຸ້ມຕ່າງໆຂອງແມລເບີນ ແລະ Mitchell Shire ຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢູ່ນອກບ້ານເຮືອນ ຈາກແຕ່ 11 ໂມງ 59 ນາທີ ຄ່ຳຂອງວັນພຸດທີ 22 ກໍລະກ ະດາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ການປັບໃໝການບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມແມ່ນ 200 ໂດລາ